गतसप्ताहे अग्रिमश्लोकं पश्यामः प्रथमं वयं श्लोकं पठामः द्वित्रवारम् अनन्तरं पदच्छेदं देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुमर्हसि
न शोचितुमर्हसि
शोचितुमर्हसि
शोचितुमर्हसि पदच्छेदं कुर्मः
अवध्यः अयम् अवध्यः अयम् देहे सर्वस्य भारत തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ത്വം ശോചിതും അർഹസി ത്വം ശോചിതും അർഹസി एकवारं वदन्ति वा देहि
नित्यम् अवध्यः अयं देहे सर्वस्य भारत തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതും അർഹസി इदानीमेकैक पदस्य विषये चिन्तनं कुर्मः देही कीदृशपदमस्ति देहिन् इति पदमस्ति देहिन् नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् एतादृश अन्यपदं किमस्ति गुणिन् इति पदमस्ति गुणिन् तादृश अन्य तादृशपदमेव अस्ति देही गुणिन् गुणिनौ गुणिनः एवमेव देही इति अस्ति तस्मात् पश्यतु देहिन् नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं नित्यम् अव्ययमस्ति नित्यं अवध्यः सामान्यमेव अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अयम् इदं शब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं देहे सप्तमी अस्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनं देहः देहे सर्वस्य अकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गषष्टि एकवचनं भारत सम्बोधनप्रथम अकारान्तपुल्लिङ्ग सम्बोधनप्रथम एकवचनं तस्मात्
पञ्चमी विभक्ति पञ्चमी एकवचनं पञ्चमी एकवचनम्
सर्वाणि
सर्वाणि बहुवचनं सर्वान् अकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग द्वितीय बहुवचनं भूतानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय बहुवचनं भूतानि त्वं
युष्मशब्दः प्रथम एकवचनं प्रथम त्वं युवां यूयं शोचितुं
तुमुन्नन्तम् अव्ययमस्ति शोचितुं तुमुन्नन्तमस्ति अर्हसि क्रियापदमस्ति हम्म। धातु अर्ह धातु अस्ति हम्म, हम्म। परस्मैपदि कर्तरिप्रयोगः लेट् किं भवति मध्यमपुरुष अर्हसि इति अस्ति किल मध्यमपुरुष एकवचनम् <coughs> इदानीं वयं पदानि दृष्टवन्तः एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः देही कः अर्थः देह देही इत्युक्ते कः आत्मा अत्र अथवा एक अन्वयक्रमेण अपि पश्यतु भारत इति अस्ति कम् आह्वयति अर्जुन हे अर्जुन हे भारत अयम् इत्युक्ते एषः देही एषः देही देही इत्युक्ते एषः आत्मा सर्वस्य इत्युक्ते सर्वस्य एव निखिलस्य देहे इत्युक्ते शरीरे देहि आत्मा देहः शरीरः देहे शरीरे नित्यं सर्वदा सदा अवध्यः वधं कर्तुं न शक्नोति अवध्यः हन्तुम् अशक्यः हन्तुं न शक्नोति अवध्यः तस्मात् तेन कारणेन सर्वाणि सर्वाणि भूतानि सकलानि भूतानि सकलानि प्राणिनः त्वं शोचितुं भवान् तेन कारणेन शोचितुं दुःखितुं न अर्हसि न योग्यः भवान् दुःखं कर्तुं न अर्हति त्वं दुःखं कर्तुं न अर्हसि कारणं किम् देहि देहि किमस्ति अवध्यः अस्ति अस्थ अवध्यः अस्ति सः देहि कुत्र अस्ति देहे अस्ति कुत्र कस्मिन् देहे अस्ति सर्वत्र सर्वत्र अस्ति सर्वाणि भूतानि कीदृशानि सन्ति तेषां देहः कीदृशः अस्ति तत्र देही अस्ति सः देही अवध्यः अस्ति हम्म। हम्म। तस्य न हन्तुं न शक्नोति तस्य हननं कर्तुं न शक्नोति कस्य हननं कर्तुं शक्नोति देहस्य हननं कर्तुं शक्नोति देही अस्ति देहिनः हननं कर्तुं न शक्नुवन्ति देहिनः मरणं न भवति देही इत्युक्ते आत्मा तस्य मरणं न भवति कस्य मरणं भवति शरीरस्य एव मरणं भवति एतावत् पर्यन्तं वदन्नस्ति सः भिन्नभिन्नभिन्नरीत्या वदन्नस्ति बहुवारम् उक्तवन्तः कथम् उक्तवन्तः आत्मा नित्यम् इति उक्तवन्तः किल बहुषु श्लोकेषु तादृशरीत्या उक्तवान् अन्य बहुषु श्लोकेषु एवम् उक्तवन्तः कथं शरीरं नश्वरमस्ति शरीरम् अनश्वरं नास्ति शरीर अनश्वरं नाशः नास्ति अनश्वरमस्ति नश्वरं नाशः अस्ति शरीरम् अनश्वरं नास्ति किन्तु शरीरे तत्र सप्तमीभक्ति अस्ति देहे देहे विद्यमानः एकः कः देही आत्मा कीदृशः अस्ति नाशरहितः अस्ति अवध्यः अस्ति विनाशः
नास्ति कस्य विनाशः नास्ति देहिनः किन्तु एतत् सत्यं वयम् अवगतवन्तः वयं वदामः वाक्येषु वयमपि वक्तुं शक्नुमः तावदेव अस्ति अत्र कार्यं किमस्ति श्लोके देही नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി കിം വദതി ഭഗവാൻ ഭാരത ഹേ അർജുന അയം ദേഹി एषः आत्मा कीदृशः अस्ति सर्वस्य देहे नित्यम् अस्ति सर्वस्य देहे अस्ति किन्तु सः अवध्यः अपि अस्ति तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुं न अर्हसि तेन कारणेन भवान् दुःखं कर्तुम् अर्हः नास्ति अयम् आत्मा सर्वासु अपि अवस्थासु अवध्यः अयम् आत्मा इत्युक्ते एषः आत्मा शरीरे विद्यमानः आत्मा सर्वासु अवस्थासु अपि अवध्यः अस्ति तस्य वधं कर्तुं न शक्नोति परन्तु सः नित्यं स्थावरादिषु सर्वेषु अपि स्थितः स्थावरं जङ्गमम् इति वस्तु भिन्नभिन्नवस्तूनि सन्ति स्थावरम् इत्युक्ते कः अर्थः न चलति तत्रापि
तत्रापि किम् अस्ति इति वदति आत्मा अस्ति तत्रापि आत्मा अस्ति तत्रापि तत् कथमस्ति स्थिरम् अस्ति देहे वध्वमाने अपि देहस्य मरणं भवति चेदपि सः देही अवध्यः तस्य वधं कर्तुं न शक्नोति इत्यतः तेन कारणेन त्वम् एतानि भूतानि प्रतुं प्रति शोचितुं न अर्हसि भवान् एतेषां विषये भूतानां विषये भवान् दुःखं कर्तुम् अर्हः नास्ति अर्हः नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः दुःखं योग्य योग्यता नास्ति तत्र दुःखं करणीयं नास्ति किमर्थं भवान् दुःखं करोति तत्रैव विषयः किमर्थं दुःखं करोति भवान् चिन्तयति दुःखस्य विषयः कः इदानीं तदेव किल तस्यैव उत्तरं वदति किल दुःखमस्ति दुःखस्य कारणं किम् अहं चिन्तयामि अहं मारयति विषादस्य दुःखस्य कारणं किम् एते सर्वे मम बान्धवाः मम बान्धवाः
अनन्तरं एते सर्वे इदानीं गच्छन्ति कथं गच्छन्ति अहम् एतान् सर्वान्
मारयामि
तस्मात् तस्य अन्तरङ्गे दुःखमस्ति इदानीं दुःखस्य कारणं किं किम् एकं सः मारयति इति एकः विषयः ते तदा किं भवति एषः मारयति इत्युक्ते एषः एव इदानीं हननं करोति तत् तस्य दुःखस्य एककारणम् अन्यकारणं किम् अन्येककारणमस्ति एते सर्वे मम बान्धवाः तत् दुःखस्य एकं कारणम् अन्य किं कारणं स्यात् गुरुः अस्ति हा तत् सर्वं बन्धुत्वमेव भिन्नभिन्नबन्धुत्वं गुरुः अस्ति अथवा ज्येष्ठः अस्ति पिता अस्ति पितामहः अस्ति मम बान्धवाः इति एकं कारणं द्वितीयः विषयः अहं करोमि इति एकः विषयः किल इदानीं पश्यतु अत्र बहु सूक्ष्मविषयाः सन्ति समग्रभगवद्गीतायामपि सः एव विषयः अस्ति सम्पूर्णश्लोके अपि वयं तद् द्रष्टुं शक्नुमः एकैकस्थाने अपि तादृशरीत्या वयं विशकलनं कुर्मः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सर्वत्रापि एकं विषयं भगवान् वक्तुम् इच्छति कः विषयः सः मम इति तत्र सम्बन्धः अस्ति अहं करोमि इति एकः विषयः अन्यत् किं किं भवितुं शक्नोति भिन्नम् इद इतः परं यदा अग्रे अग्रे आगच्छति सः बहु व्यक्ततया तद् वदति बहु स्पष्टम् अग्रे अग्रे सः तद् वदति यदा अस्मिन् अध्याये द्वितीय अध्याये तत्त्वरूपेण सः तद् वदन् अस्ति तृतीय अध्यायं यदा आगच्छति सः इतोपि स्पष्टं करोति अध्याये ततोपि स्पष्टं करोति ता तात्विकरूपं कुत्र वदन् अस्ति अत्र अस्मिन् अध्याये वा तन्नस्ति अग्रे अपि कुत्र सन्ति इतोपि यदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदा वयं कर्तुं शक्नुमः तादृशरीत्या अग्रे अग्रे वदति किमर्थं करणीयं तत् गीतां वयं पठामः प्रथमं गीतायां किम् अस्ति प्रथमाध्याये रोगस्य विषये निर्णयं करोति किल अर्जुनविषादयोगः तस्मिन् अध्याये किम् तस्य अध्यायस्य पठनेन कः लाभः कः रोगः किल अस्माकं दुःखस्य विषादस्य कष्टस्य कारणं किं तद् प्रथमाध्याये चर्चां करोति सत्यं किल भिन्नभिन्नरीत्या अर्जुने तत् कथमस्ति इति निमित्तीकृत्य सः वदन् अस्ति भिन्नभिन्नरीत्या व्याख्यानं कृतवान् द्वितीय अध्याये किं वदति
तस्य औषधं किं साक्षात् तस्य औषधं तत् मूलरूपेण यच्छति अवगतम् इदानीम् अस्माकं कोऽपि रोगः अस्ति इति चिन्तयतु तस्य रोगस्य निमित्तम् एषा पृथिविधिः इति वदति एतत् औषधम् इति वदति किन्तु तद् औषधं तदानीम् अस्माकं हस्ते नास्ति तात्विकरूपेण तद् वदति किन्तु कदा अस्माकं रोगस्य निवारणं भवति औषधम् अस्ति इति अहम् अवगच्छामि इति कारणेन रोगः गच्छति वा न कदा गच्छति सरलमस्ति किल बहु कष्टं किमपि औषधस्य उपयोगः करणीयः यदा अहम् औषधस्य उपयोगं करोमि तदा एव मम रोगः रोगस्य निवृत्तिः भवति इदानीम् अत्र आत्मा अस्ति आत्मनः स्वरूपविषये वदति തത് സ്ഥിരമസ്തി നിത്യമസ്തി ശരീരം നിത്യം നാസ്തി എതത് സർവം വദതി ഏതാദൃശം വദതി ഇതി കാരണേന വയം ശൃണുമഹ ഇതി കാരണേന അസ്മാകം രോഗം ഗതി തദർത്ഥമേവ അഗ്രിമ അധ്യായെ അഥവാ അഗ്രിമ അഗ്രിമ ശ്ലോകേഷു ഭഗവാൻ കിം കരോതി കഥം കർത്തും ശക്നോതി ഇതി സ്പഷ്ടം വദതി किं करणीयम् इति वदति कथं वयं जीवने पालयितुं शक्नुमः इति वदति किन्तु कदा वयं पालयामः एतत् किमर्थमहं वदामि एतस्य परस्पर अवगमनं नास्ति चेत् प्रयोजनं न भवति अस्माकं इदानीं किमर्थम् एवम् एवं चेत् किमर्थम् एवं तत्त्वं वदति इति जनाः पृच्छन्ति प्रथममेव किं प्रथममेव भवान् किं करोतु एतत् करोतु एतत् करोतु एतत् करोतु इति वदति चेत् पर्याप्तं खलु किमर्थं सः वदति एवम् कति श्लोकाः द्वाविंशति द्विसप्ततिश्लोकाः सन्ति अवगमनीयं यदा मम विश्वासः भवति यदा मम अवगमनं भवति तदा एव अहं किं करोमि तत् कार्यं करोमि नो चेत् अहं कार्यं न करोमि मम अवगमनं नास्ति चेत् अहं तद् न करोमि सत्यं हम्म। तस्मात् प्रथमं वयमपि एवमेव किल एकम् औषधमस्ति औषधं गादामि अहम् औषधं खादामि चेत् मम रोगः गच्छति इति जानाति चेदेव वयं स्वीकुर्मः न चेत् वयं किं कुर्मः वैद्यस्य उपरि विश्वासं कुर्मः सत्यं वैद्यस्य उपरि विश्वासं कुर्मः वैद्यः जानाति एतस्य रोगस्य औषधम् एतत् एतेन रोगं गच्छति इति विश्वासकारणेन वयं स्वीकुर्मः समानमेव अत्रापि तत् भिन्नभिन्नरीत्या किन्तु एषः तु आत्मनः विषये अस्ति तस्मात् रोगः इव वदति चेत् अन्य कोऽपि वदति चेत् अन्यः वदति चेदपि वयं शृणुमः किन्तु अस्माकं पूर्णविश्वासः कदा भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा अवगमनं भवति तदा एव वयं सम्यक् रीत्या विश्वासं कुर्मः वयं तत् कार्यं कुर्मः बहूनि कार्याणि सन्ति लोके वयमपि जानीमः तात्विकदृष्ट्या वयमपि जानीमः किन्तु वयं तद् न कुर्मः किमर्थं न कुर्मः न तस्य अर्थः कः वयं सम्यक् न अवगतवन्तः सम्यक् अवगतवन्तः इत्युक्ते वयं तस्य पालनं कुर्मः उदाहरणार्थम् इदानीम् अग्रिम अध्याये वदति गीतायाम् अत्र एतदेव कार्यम् इदानीं एतत् तत्त्वमस्ति एतस्य अवगमनार्थम् अग्रिम अध्याये भगवान् वदति निष्कामकर्म इति वदति अथवा किं कर्म करोतु किन्तु फले इच्छां न करोतु इति वदति वयं तस्य अर्थं न अवगच्छामः चेत् वयम् अन्यथा चिन्तयामः इदानीमपि जनाः स्वाभाविकतया कथं चिन्तयन्ति प्रथमं जनाः वदन्ति फलस्य अपेक्ष फलमेव नास्ति किल तादृशरीत्या अपि व्याख्यानं कुर्वन्ति कर्म करोतु किन्तु फलं नास्ति इति वदन्ति तद् भवति वा कारणं किं लोके कर्म इति अस्ति चेत् तस्य फलमस्ति फलं नास्ति इति न कर्म अस्ति फलमपि अस्ति किन्तु किं वदति तत्र तत्र किं वदति इति अस्माभिः अवगन्त अवगन्तव्यं किं वदति भगवान् फलं मम कृते भवतु इति इच्छां न करोतु फले अपि इच्छां न करोतु इति न वदति फलं मम भवतु इति न चिन्तयतु तत् एकमेव वाक्यमस्ति एतत् बहु सरलमस्ति वक्तुं तावदेव अस्ति फले मम तस्य फलं भवतु एककर्मणः फलं मम भवतु इति इच्छा न भवतु अद्य वयम् अस्माकं जीवनं चिन्तयामः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः खलु अस्माकं जीवनं वयं चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सर्वकर्मकरणे अपि अस्माकम् इच्छा का भले इच्छा भवतु भले कुत्र इच्छा तस्य फलं मम भवतु इति मम इच्छा भवतु मम भवतु तस्य फलं तस्य फलं मम भवति चेदेव अहं कर्म करोमि तादृशसंस्कृतिः आगच्छति तादृशसंस्कारः आगच्छति वयं गीतातः बहु दूरं दूरं दूरं गच्छामः तत्रैव भेदः अहं किं वदामि इति अवगच्छति वा फलं न भवतु इति नास्ति कर्मणि अस्माकम् इच्छा नास्ति फले इच्छा भवति चेत् कः दोषः तदपि चिन्तनीयं किल भिन्नभिन्नरीत्या चिन्तयितुं शक्नुमः इद इदानीन्तनस्वभावः कः किमपि कार्यं करोति प्रथमं किं चिन्तयामः फलविषये चिन्त चिन्तनं कुर्मः गीतायां वदति फले भवान् इच्छां न स्थापयतु फले इच्छां स्थापयित्वा कर्म न करोतु फलं भवति फलं न भवति इति नास्ति एतत् भगवान् भिन्नभिन्नदृष्ट्या बोधयितुं प्रयत्नं करोमि भिन्नभिन्नदृष्ट्या इत्युक्ते भिन्न डैमेन्शन् मध्ये प्रश्नः आगच्छति एकं फलमस्ति वा इति एकः प्रश्नः द्वितीयम् एवञ्चेत् किमर्थं कर्म करणीयम् इति प्रश्नः सत्यं तृतीयं लक्ष्यं नास्ति चेत् कर्म करोति वा इति प्रश्नः एकैकः प्रश्नः अस्ति पश्यतु लक्ष्यं न सर्वस्य उत्तरं भगवान् वदति तदर्थमेव बहवः श्लोकाः वयं चिन्तयामः किमर्थम् एवमेव श्लोकः कारणम् एकैकस्य मनसि एकैकविचारः आगच्छति एकः पृच्छति इति चिन्तयतु कर्म न करोति चेत् किम् कर्म एव न करोमि भगवान् उत्तरं वदति न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् तृतीयाध्याये अस्ति एकनिमेषमपि प्रपञ्चे एककोशः अपि कार्यं विना स्थातुं न शक्नोति किमर्थ कर्म करोति अहं बलमस्मि चेदेव कर्म करोमि इति कोऽपि वदति चेत् भगवान् वदति भवान् कर्म करोति इति नास्ति सर्वे अपि सर्वे विषयिणः बलात् कर्म कुर्वन्ति अहं करोमि इति न इत्युक्ते कथम् एतत् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीं कोऽपि चिन्तनं करोति अस्मासु कोऽपि चिन्तनं करोति इति चिन्तयतु श्रीनिवासमहोदयः चिन्तयति मम कोऽपि लाभः नास्ति अहं कार्यं न करोमि इति वदति सामान्यभाषायां सः कार्यं न करोमि इति कर्म न करोमि इति वदति अनन्तरं किं करोति सः न तदपि इदानीं कर्म शरीरमस्ति खलु अहं कर्म न करोमि इति उक्त्वा अनन्तरं किं करोति उपविशति उपविशति इति एकं कर्म नास्ति वा अन्यकर्म करोति अथवा शयनं करोति तदपि एकं कर्म अथवा चिन्तयतु एतत् किञ्चित् विचिन्त्य एव अवगन्तुं शक्नुमः इतोपि सरलं चिन्तयतु अहम् अहं किमपि कार्यं न करोमि कार्यं न करोमि अस्माकं दृष्टे किं निद्रां करोमि कियत् पर्यन्तं निद्रां कर्तुं शक्नोति कृत्वा पश्यतु किल अहं शयनमेव करोमि करोतु भवान् शयनं करोतु न उत्तिष्ठतु शक्नोति वा एकदिनं कर्तुं शक्नोति वा स्वयमेव उत्तिष्ठति इत्युक्ते ततः अस्माभिः अवगन्तव्यं कर्मकरणं विना लोके जीवनं कर्तुं न शक्यते जीवनं कर्तुम् इत्युक्ते अन्य अर्थे न वदामि कर्म विना न शक्यते नेत्रस्य उमी उन्मीलनं नेत्रस्य निमीलनं श्वासस्य स्वीकरणं श्वासस्य त्यागः सर्वमपि कर्म अस्ति सत्यं नास्ति वा अस्ति वा सर्वमपि एकैकक्रिया अस्ति एककर्म अस्ति भगवान् तस्य उत्तरम् उक्तवान् कर्म विना जीवनं कर्तुं न शक्नोति भवान् कर्म करोति एव कर्म करोति चेत् किमस्ति फलमस्ति एतत्तु प्रकृतिनियमः अस्ति अहं श्वासं स्वीकरोमि तस्य फलमस्ति वा न वा अस्ति अहं श्वासं स्वीकरोमि श्वासं त्यजामि सत्यं तत् कर्म अद्यपर्यन्तं मम कृते किमपि दुःखं न दत्तं किमर्थं किमर्थं दुःखं न दत्तम् अहं तद् मम भवतु इति अद्यपर्यन्तं न चिन्तितवान् सत्यम् अहं करोमि इति अहङ्कारेण भवान् एकस्मिन् दिने श्वासोच्छ्वासं कृत्वा पश्यतु स्पष्टमस्ति बहु सरलमेव यत् कर्म एव किन्तु एकदिनं भवान् चिन्तयतु भिन्न भिन्नकर्माणि इदानीम् अन्यकर्म प्रति आगच्छामि अन्यानि बहूनि कर्माणि वयं कुर्मः एतद् ईश्वरेण निश्चितं भगवता निश्चितं भगवान् अस्माकं कृते दत्तवान् जीवनार्थं जीवनम् अग्रिमक्षणं प्रति नेतव्यं चेत् एषा प्रक्रिया जीवने भवेत् अस्ति वा नास्ति वा तत् कर्म वयं किमपि कष्टं विना कुर्मः तस्य कारणं किम् तद् तस्य फलं मम भवतु इति इच्छा नास्ति बलमस्ति वा न वा बलं कस्य कृते स्वयमेव अस्माकं जीवनं चलति किन्तु तत् मम भवतु इति अहं न चिन्तितवान् किन्तु एषः एव महापुरुषः अथवा एषः एव कापि महिला एकलघुकार्यं करोति इति चिन्तयतु गृहे स्वस्य स्वस्य विषये चिन्तनं करणीयं किमपि एक सामान्यकार्यं करोति पाकं करोति इति चिन्तयतु अथवा प्रक्षालनं करोति इति चिन्तयतु अथवा यत्किमपि कार्यं करोति इति चिन्तयतु तस्य पृष्ठतः अस्माकम् इच्छा भवति तस्य फलं मम भवतु तस्य फलं किं तत्रापि भिन्नभिन्नचर्चा अस्ति पाकं करोति तस्य फलं किं केवलं खादनं न पाककरणे एक अहं कां क्रियाम् अहं करोमि तस्य कृते एकं मूल्यं मिलति जनाः वदन्ति बहु सम्यक् एषः पाकं कृतवान् हम्म। तदपि तस्य फलमेव हम्म। तद् फलं मम कृते भवतु इति अस्माकं चिन्ता यदा आरब्धं भवति तदा अस्माकं दुःखस्य अपि आरम्भः मम भवतु इत्युक्ते तस्य फलं मम भवतु इति तस्य फलमस्ति खलु मम इत्युक्ते मम भवतु अहं कृतवान् इति तथैव अहं कृतवान् इति एकरूपं अहं कृतवान् इदानीं बहूनि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः सर्वम् अद्य पश्यामः चेत् लोके सर्वाणि कर्माणि तादृशानि सन्ति तदेव दुःखस्य कारणं एतत् यद् वयं विशदरीत्या पश्यामः सर्वाणि कार्याणि तादृशानि सन्ति तेन एव दुःखम् आगच्छति कर्मकारणेन दुःखम् आगच्छति वा कर्मणः फलकारणेन दुःखम् आगच्छति वा കർമ്മണഹ ഫലം മമ ഭവതു ഇതി കാരണേന ദുഃഖം ആഗച്ഛതി വാ തൃതീയം കര തൃതീയം അസ്തി അന്യഥ അസ്തി ചേത് ചിന്തയത് ഒന്ന് അവ ഒന്ന് ദൃഷ്ടവാൻ അന്യത് സ്വയം ഭവതാം മനസ്സിൽ കിമപി അസ്തി ചേത് വധു ത്രീണി കാര്യാണി വയം ചിന്തയിതും ശക്രുമ ഏകം കർമ്മകാരണേന ദുഃഖം ഇതി വദന്തി കർമ്മകാരണേന ന ദ്വിതീയം കർമ്മണ ഫലകാരണേന ദുഃഖം ഇതി വദന്തി തദപി दुःखं कुत्र कर्मणः फलं मम भवतु इति यदा अस्माकं चिन्तनं भवति तदा दुःखस्य आरम्भः भवति तस्मात् अस्माभिः किं न कर्म न करोतु इति भगवान् न वदति आत्मा अस्ति शरीरम् अस्ति शरीरस् नश्वरमस्ति आत्मा स्थिरमस्ति एतस्य सर्वस्यापि अवगमनं भवितव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः किं करणीयं कर्म एव अस्माकं जीवनमेव पश्यतु लोके बहूनि कार्याणि सम्भवति सत्यं लोककार्यं सर्वं पार्श्वे स्थापयतु स्वस्य जीवने एकैकस्य एक जीवनं स्वीकरोतु स्वस्य स्वस्य जीवने भिन्नभिन्नसम्भवः अभवत् किन्तु वयं कथं चिन्तयामः मम परिश्रमेण अहम् एतत् कृतवान् मम प्लानिङ्ग् अथवा मम किं योजनाकारणेन अहम् एतत् प्राप्तवान् तत् सत्यमस्ति वा अथवा एतत् सर्वम् अभवत् इति सत्यमस्ति वा सर्वम् अभवत् तद् इतोपि अधिकं चिन्तनं करणीयं स्वस्य जीवनेन सह यदा वयं चिन्तयामः तस्मात् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स्वस्य जीवने अपि मम जीवनम् अहं चिन्तयामि मम यदा बाल्यतः मम अद्य पर्यन्तं मम जीवने अहं प्रयत्नं तु कुर्वन् अस्मि किन्तु किं किम् अभवत् मध्ये यत्किमपि उत्तमम् उत्तमम् अभवत् उत्तममेव अनन्तरं वयं पश्यामः अन्यदपि सन्ति तत्सर्वं मम प्रयत्नकार अहं तत् कृतवान् एतेन कारणेन एतत् भवति इति नास्ति मम जीवने तत् कुतश्चित् आगतम् न जानामि तत् कथम् आगतम् इति न जानामि तस्मात् किं वदति इत्युक्ते अस्माकं श्रद्धा कुत्र भवेत् एककार्य एककार्यं यदा करोति तस्मिन् समये अस्माकं श्रद्धा कार्ये भवेत् किन्तु नवनवतिप्रतिशतमपि तद् नास्ति किमर्थं नास्ति फले एव चिन्ता अस्ति अद्यतनसमाजः अद्यतन सोसैटि एतदस्ति विशिष्य अत्रत्य समाजः कार्यं कथं कारयति किमपि कार्यं पश्यतु कार्यं कथं कारयति प्रथममेव किं ददाति फलं प्रदर्शयति एतस्य फलम् एतत् तेन कारणेन भवान् एतत् करोतु सत्यं सा चिन्ता उत्तमा नास्ति एतत् कथम् इतोपि अहं बोधयामि इति अहं न जानामि अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयम् अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतिः इत्युक्ते किं परं तदपि अस्ति संस्कृतिः इत्युक्ते किम् अस्माकम् एकः जीवनसम्प्रदायः अस्ति किल तस्य मूल्यम् अस्माभिः अवगन्तव्यं मूल्यं वयं न अवगच्छामः चेत् एतत् भवति अहम् उदाहरणार्थं वदामि अन्यत् किमपि स्वीकरोतु इदानीं पश्यतु एतत् भिन्नं भवति चेत् कः दोषः इति पूर्वम् अस्माकं भवतां सर्वेषां बाल्यकालजीवनं भवन्तः चिन्तयन्तु भवतां ग्रामः भवतां सुगृहं भवतां ग्रामः अस्माकं सर्वेषां तद् भवितुम् अर्हता अस्ति खलु तत्र यदा कृषि आधारितजीवनम् आसीत् सत्यं स्पष्टमस्ति भिन्नं न चिन्तनीयं यदा कृषि आधारितजीवनमासीत् तदानीं भवन्तः पश्यन्तु गृहे गृहे एकः संस्कारः आसीत् एकवस्तु वयं कृषि कुर्मः कृषितः यथेष्टं वयं प्राप्नुमः इति चिन्तयतु कृषितः यदा प्राप्नोति तदानीम् अस्माकं गृहे सर्वं वयं दृष्टवन्तः सर्वेषां कृते दातुम् इच्छा भवति सत्यं वा न वा वयं सर्वे अस्माकं गृहेषु कृषि आधारितजीवनं कृतवन्तः यदा कृषिं कुर्मः क्षेत्रे क्षेत्रतः यदा वस्तूनि गृहम् आनयन्ति जनाः किं कुर्वन्ति स्म तस्मिन् समये अन्येषां कृते ददाति ये कार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते ददाति सत्यं गृहे ये कर्म कुर्वन्ति तेषां कृते ददाति अथवा अन्य अन्य कस्यापि यः कोऽपि यत् एतादृशकार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते ददाति अथवा येषां नास्ति तेषां कृते ददाति एषः संस्कारः आसीत् सत्यमस्ति वा न वा यत् किञ्चित् स्वयं चिन्तयति चेत् अवगन्तुं शक्नुमः कारणं वयम् अस्माकं परिचयः अस्ति अस्माकं परम्परा कीदृशी आसीत् किन्तु अद्य भवतां सर्वेषां गृहे पिता पुत्रः परस्परं धनसम्पादनविषये चर्चां करोति करोति वा न वा पुत्रः पितुः समीपं वदति अथवा पुत्री मातुः समीपं वदति कुटुम्बं सर्वं पार्श्वे स्थापयतु सेवकः सेविका अन्यगृहजनाः बान्धवाः सर्वं पार्श्वे किन्तु अद्य धनं तस्य आधारः यदा अभवत् तदानीं वयं कथं चिन्तयामः मम धनम् इति चिन्तनं यदा आगतं मम धनं तादृशवाक्यानि वयं बहु शृणुमः खलु मम धनम् अहं सम्पादयामि मम कार्यं तेन कारणेन अहं धनं सम्पादितवान् तस्मात् अहं भवतः कृते न ददामि पुत्रः अथवा पुत्री पितुः समीपं वदति किल पिता अपि वदति तस्यापि स्वभावः अस्ति सः वदति अहं मम धनेन भवन्तं पाठितवान् एतावत् धनम् अहं व्ययं कृतवान् पुत्रः किं वदति कति रूप्यकाणि भवान् व्ययं कृतवान् स्वीकरोतु अस्माकं बन्धः समाप्तः परस्परसम्बन्धः समाप्तः अहं मम इच्छानुसृतं गच्छामि एकपरम्परातः अन्यपरम्परां प्रति यदा जीवनस्य परिवर्तनम् अभवत् कृषितः किमर्थं कृषिमध्ये सः स्वभावः आसीत् तदर्थमेव अहम् इदानीम् उक्तवान् कृषिकार्यं पश्यतु इतोपि स्पष्टमस्ति कृषिकार्यं कृषिमध्ये कर्मणि एव अस्माकं सर्वदा श्रद्धा भवति फले न കാരണം കിം പ്രകൃതി അസ്തി തസ്യ കാര്യസ്യ സ്വഭാവ സഹ അഹം ഏക ആമ്രവൃക്ഷം സ്ഥാപയാമി ഇത് ചിന്തിത ആമ്രവൃക്ഷ ഇത്യുക്തം മാംഗോ ട്രീ അഥവാ ഏക നാരികേല വൃക്ഷ അഹം ഏക വൃക്ഷം സ്ഥാപയിതും ശക്നോമി വൃക്ഷസ്യ സംരക്ഷണം കർത്തും ശക്നോമി സംരക്ഷണം ഇത്യുക്തെ ജലം ദദാമി വർധനം കരേ പ്രയത്നം കർത്തും ശക്നോമി വൃക്ഷസ്യ വർധനം ഭവതി वृक्षे फलं भवति तद् मम हस्ते अस्ति वा न वा तद् कुत्र अस्ति तत् प्रकृतिमध्ये अस्ति सत्यं प्रकृतिः अथवा ईश्वरः अथवा वयं किं वदामः प्रपञ्चस्य यत् स्वरूपमस्ति प्रकृतौ तदस्ति तस्य फलं कदा आरम्भः भवति वयं कदाचित् वदामः तत्र फलानि न आगतानि वयं किं वदामः किमपि फलं नास्ति इति वयं वदामः वदामः वा न वा किन्तु तस् तस्य वृक्षस्य वर्धनेन फलमस्ति वा न वा कतिविधफलानि सन्ति किल तत् वृक्षं कियत् आक्सिजन् निर्माणं करोति प्राणवायुनिर्माणं करोति तत् कार्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्नोति वा न प्रकृतिसंरक्षणाय यत् कार्यं करणीयं तत् कार्यं सः कर्तुं शक्नोति अथवा कति पक्षिणः तत्र आगत्य वासं कुर्वन्ति कति कीटाः तस्मिन् वृक्षे वासं कुर्वन्ति किल कति अथवा यस्य कस्यापि मरणम् अभवत् चिन्तयतु तदुपयुज्य दहनं कर्तुं शक्नोति अथवा तस्य वृक्षस्य चेत् गृहनिर्माणं कर्तुं शक्नोति तस्य फलं नास्ति इति कः उक्तवान् वयं किमर्थं बलं नास्ति इति उक्तवन्तः अहं किमर्थं एतत् उक्तवान् इति अवगच्छति वा फलम् इति अस्माकं दृष्टिः का मम अहं चिन्तितवान् ततः फलानि आवश्यकानि तद् न प्राप्तवान् इति कारणेन मम किम् अभवत् दुःखमभवत् अहम् उक्तवान् तस्य फलं नास्ति कृषिकार्ये अथवा पूर्वं समाजस्य व्यवस्था कुत्र आसीत् तस्मिन् कार्ये तादृशानि कार्याणि आसन् भले वयम् अधिक आग्रहं कर्तुं न शक्नुमः भले आग्रहं करोति चेत् कृषि कर्तुं न शक्नोति किल अस्माभिः किं करणीयं कृषि करणीयमेव एकबीजं मया वपनं करणीयमेव वपनसमये अहं न जानामि किं न जानामि
तद् फलं भवति वा न वा इति अहं न जानामि अहं वक्तुं न शक्नोमि फलं भवति इति कदापि मया वक्तुं न शक्यते किन्तु अन्य सर्वाणि कार्याणि अन्यकार्यं किम् अस्ति तत्र तस्य वपनं तस्य कृते जलसेचनं तस्य संरक्षणं तस्य वर्धनं संरक्षणं च मया कर्तुं शक्यते ततः फलं मया कर्तुं न शक्यते तस्मादेव गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् पञ्चमम् एकवस्तु अस्ति तदस्माकम् हस्ते नास्ति तद् दैवं चैवात्र पञ्चमम् एतत् कार्यमेव पुनः पुनः वदति जीवने यत् किमपि कार्यं स्वीकरोतु तत्र कार्यम् एव वयं कर्तुं शक्नुमः किन्तु अहं कार्यं न करोमि इति चिन्तयति चेत् तद् अस्माकं हस्ते नास्ति तस्मादेव भगवान् उक्तवान् भवतः कार्यं करणीयमेव भवान् जन्म प्राप्तवान् भवता वृथा उपवेष्टुं न शक्यते भवान् यत्किमपि वदतु भवान् कार्यं करोति एव किन्तु कार्यं करोति एव तेन चेत् मम तत्र इदानीं किं फले इच्छा अस्ति फलं न भवतु इति चिन्तयितुं शक्यते वा न फलमपि भवति किन्तु फलं मम भवतु इति चिन्तनं न करणीयं तद् एकं करोति चेत् पर्याप्तं भवान् यद्यत् करोति तत् सर्वं किं भवति यज्ञ भवति अस्य नाम एव यज्ञ भवान् यत्किमपि करोतु किमपि कार्यं करोतु भवान् उत्तिष्ठति यज्ञ भवति भवान् उपविशति यज्ञ भवति कदा तस्य फलं मम इति अपेक्षां विना तस्य फलं मम भवतु इति अपेक्षां विना भवान् किमपि कार्यं करोतु तत् कार्यं सर्वमपि ईश्वरीयकार्यं भवति भगवतः कार्यं भवति यज्ञः भवति तेन एतत् प्रपञ्चं सम्यक् तिष्ठति एतत् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एतस्य अवगमनं कदा यावत् कालपर्यन्तम् आत्मा स्थिरमस्ति आत्मा सर्वत्र अस्ति एतत् सर्वमपि प्रपञ्चे यद्यत् अस्ति तत् सर्वमपि एकमेव इति एक अवगमनं यावत् पर्यन्तं नास्ति तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तादृशकर्म कर्तुं न शक्नोति अवगतं देही नित्यमवध्योऽयं देही आत्मा इति अस्ति एतत् कथने अपि सरलं कथम् इदानीं मम अन्तरङ्गे अपि अस्ति तस्याः अन्तरङ्गे अपि अस्ति तस्य अन्तरङ्गे अपि अस्ति तस्य अन्तरङ्गे अपि अस्ति एतत् सर्वं समानम् किन्तु देहः एव भिन्नः एतादृश अवगमनम् एतत् समानमिति कथम् अवगच्छामः अस्माकं कर्म तः अस्माभिः अवगन्तव्यं तदर्थं भगवान् एकः मार्गः वदति कः मार्गः भवान् कर्म करोतु कर्म करोतु इत्युक्ते कर्म विना भवता स्थातुं न शक्यते कर्म करणीयमेव भवान् कर्म करोतु कर्मकारणेन भवतः बन्धनं भवति तद् बन्धनं न भवितव्यम् इत्युक्ते कर्मफलं मम भवतु इति इच्छां त्यजतु त्यजतु एतद् गीतायाः प्रथमश्लोके एव भगवान् आरम्भं कृतवान् किल मामका पाण्डवाश्चैव तत्र भगवान् सूचितवान् अत्र एव प्रश्नः अस्ति युद्धं करोति प्रश्नः नास्ति युद्धेन किमपि न भवति किमपि कर्म करोति तस्मादेव वदामः किल बहवः तादृशजीवनं कृत्वा दर्शितवन्तः किल वयं वयं बहवः वयं जीवनं कुर्मः वयम् अद्य वयम् अस्माकं प्रतिदिनजीवनं चिन्तयतु अस्मासु एकैकस्य जीवनं चिन्तयतु वयं कथं जीवनं कुर्मः एतत् अवग अवगन्तव्यं चेत् स्वस्य जीवनस्य विशकलनं करोतु स्वस्य एतस्य शरीरस्य वयं प्रदर्शनाय अन्यथा न चिन्तयतु प्रदर्शनमिति अहं वदामि भवान् किमपि एतत् फेशन् शो गच्छति इति अर्थे न वयं कीदृश कीदृशप्रयत्नं कुर्मः तस्य कारणं किम् इति अवगन्तुमेव वदन्नस्मि कति वयः भवतु बहु ज्येष्ठः भवतु कनिष्ठः भवतु युवकः भवतु युवती भवतु कोऽपि भवतु स्वस्य एतस्य शरीरस्य प्रदर्शनाय वयं किं किं प्रयत्नं कुर्मः प्रतिदिनजीवने अहं चिन्त पृच्छन् अस्मि किल वय अस्माकं समयस्य चतुर्विंशतिघण्टाः सन्ति एकस्मिन् दिने एतस्य संरक्षणाय अथवा एतत् संरक्षणमपि न संरक्षणं भिन्नम् एतत् अन्ये सम्यक् पश्यन्तु अवगच्छति वा तदर्थं वयं किं किं कुर्मः लघु लघु विषयं स्वीकरोतु केशान् केशानाम् अलङ्कारनिमित्तं कियान् समयं स्वीकुर्मः दोष कुत्रापि दोषः न देहस्य विषये प्रतिदिनं वयम् अस्माकं जीवने कियत् समयं स्वीकुर्मः विषये कियत् समयं स्वीकुर्मः इति चिन्तयति विषये विषये किमपि नास्ति अनन्तरं वयं न अवगच्छामः इति वदति चेत् किं प्रयोजनं प्रश्नः सः एव तदर्थमेव भगवान् सप्तशतं श्लोकान् उक्तवान् जनाः पृच्छन्ति किल किमर्थं पुनः पुनः वदति कतिवारम् उक्तवान् आत्मा नित्यमस्ति शरीरं नश्वरमस्ति पुनः पुनः एतद् वदति गतसप्ताहे अपि भवान् एतदेव उक्तवान् अहमुक्तवान् इत्युक्ते भगवानपि तदेव वदन्नस्ति प्रत्ययश्लोके तदेव भिन्नभिन्नभिन्नरीत्या वदन्नस्ति किमर्थं पुनः पुनः वदति भगवान् पृच्छति हे मनुष्य अहं एतावद् उक्तवान् तदापि भवान् भवतः देह देहस्य अत्यन्तसामान्यविषये देहस्य संरक्षणाय भिन्नविषयः भवान् भवान् जानाति एव स्वयं भवान् कियत् वा प्रदर्शयतु एतद् एतावदेव सुन्दरं भवति किल सर्वेपि वयम् अवगच्छामः किल मम सौन्दर्यं कियत् भवति अहं तु जानामि एव चिन्तयामि चेत् तदापि मम प्रति अवयवस्य चिन्तनार्थम् अथवा मम वस्त्रस्य चिन्तनाय तस्य अलङ्कारस्य चिन्तनाय अहं कति कति घण्टान् अहं व्यापयामि किन्तु देहीविषये आत्मनः विषये यद् स्थिरमस्ति इति वदति भवतः जीवः इति यद् वदति भवतः प्राणः इति भवान् यद् वदति तस्य निमित्तं भवान् कियत् समयं यच्छति एतस्य बोधः जीवने भवेत् तदर्थमेव पुनः पुनः वदति कर्मरूपेण स्वीकृत्य वदति फलरूपेण स्वीकृत्य वदति बहूनि उदाहरणानि उक्त्वा वदति किमर्थं न शक्यते इति बोधयति भिन्नभिन्नरीत्या भगवान् बोधयति सम समग्रजीवनं स्वीकृत्य दत्त्वा बोधयति अथवा प्रपञ्चेपि वयम् अस्माकं गीतां सर्वं पार्श्वे स्थापयतु स्वस्य जीवनस्य अध्ययनं करोतु भवताम् एकैकस्य जीवने कतिवारम् अस्माकं बोधः अभवत् अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि सत्यं वा न वा एतत् सर्वं फलं सर्वम् आगच्छत् अस्ति मम मम हस्ते न एतत् किन्तु तदापि वयं किं कुर्मः അഹം കരോമി അഹം കരോമി ഇത്യവ ഭാവം തസ്യവ പാഠനായ തസ്യവ വർദ്ധനായ ദിനം പ്രതി വയം ബഹു പ്രാധാന്യം തന്നു സർവം അസ്മാൻ പരിത യത് അസ്തി തത് സർവം അസ്മാൻ തത്ര നിമജ്ജയിതും പ്രയത്നം കരോതി ഖലു അസ്മാൻ വാതാവരണമേവ താദൃശം അസ്തി സമഗ്രം പരിവർത്തനം ഭവതി ഇന്ദ്രിയാണാം ഏതത് കൃ സമ്യക് കൃത്വ മനസ്സ नियन्त्रणं कृत्वा बुद्धेः नियन्त्रणं कृत्वा आत्मविषये गमनं भवेत् तस्मिन् स्थाने वयं सर्वे किं कुर्मः प्रतिदिनम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणि कथं कथं तत्रैव भवति तदर्थं पुनः पुनः कार्यं कुर्मः कदाचित् गीतायाः वा एतत् ते तेषाम् एतत् लेखनसमये ते चिन्तयितुमपि न शक्नुवन्ति एवमपि जनाः कुर्वन्ति इति तावत्पर्यन्तं प्रति इन्द्रियस्य सुखाय वयमद्य अद्य जानीमः सः दोषः एतावत् सर्वं पठनीयं नास्ति तत् करोति चेत् उत्तमं नास्ति इति वयं जानीमः तथापि वयं तदेव कुर्मः किं कारणं केन कारणेन अवगमनं नास्ति अस्माकं वयं प्रतिदिनं गीतापारायणं कुर्मः चेत् प्रयोजनं नास्ति अथवा वयं किमपि एतत् किञ्चित् वा अस्माकं जीवने भवेत् किल किं एकप्रतिशतं वा अस्माकं जीवनं प्रति आगच्छेत् तदर्थं किं करणीयम् एकवारम् अस्माकं मनसि बोधः भवति इति चिन्तयतु गतश्लोके वयं पठितवन्तः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् शृणोति अन्ये कथं कारणम् एतयोः दूरं बहु स्वल्पमस्ति अहम् उक्तवान् गतवर्गे स्वप्नलोकतः जाग्रतलोकं प्रति कियत् दूरमस्ति तावदेव दूरम् अद्य वयं चिन्तयामः वयम् अत्रैव जीवनं कुर्मः एवमेव वयं कथं सम्यक् भवामः कथं वयम् एतत् सर्वम् अवगच्छामः इति चिन्तयन्ति चेत् अस्माकम् आचार्याः वदन्ति एतस्य दूरं किञ्चिदेव एकक्षणम् अस्माकं बोधः भवति एकस्मिन् क्षणे प्रकाशः भवति अत्रैव जीवनं करोतु अस्मिन् प्रपञ्चे एव जीवनं करोतु यत् कार्यम् इदानीं करोति तदेव कार्यं करोतु किन्तु समग्रदर्शनं कथं भवति भिन्नं भवति तदानीं भवान् अद्य किं कार्यं करोति तत् कार्यं भवान् इतोपि उत्तमं करोति कारणं किम् फले इच्छा नास्ति कार्ये इच्छा भवति किल कोऽपि एकः कार्यालये कार्यमस्ति सुरेशजी कार्यालये कार्यं करोति कार्यालये कार्ये तस्य कार्यकरणे इच्छा भवति वा फले इच्छा भवति वा फले फले इति कारणेन फले किं किं भवति तत्सर्वं कार्ये अपि न्यूनता भवति तदनुसृतं सत्यम् नो चेत् कार्ये एव इच्छा भवति चेत् फलं तु भवत्येव तस्मिन् विषये चिन्तनमेव न करणीयं किन्तु अन्यत् एकं वदति फलं मम भवतु इति इच्छा न करणीया भवता तद् फलं मम भवतु इति न फलं भवति चेत् पर्याप्तं तादृशम् अस्मिन् लोके बहवः कार्यं कुर्वन्ति कुर्वन्ति वा न वा न कुर्वन्ति वा न वा कुर्वन्ति तेन कारणेनैव प्रपञ्चमेवं तिष्ठति तस्य फलं ममेव भवितव्यम् इति मनुष्यः एव चिन्तयति अधिगतय अन्ये बहवः अस्मिन् प्रपञ्चे भिन्नभिन्नजीविनः निरन्तरं कार्याणि कुर्वन्ति ते के अपि न चिन्तयन्ति तस्य फलं मम भवतु अस्माकमपि जीवने दुःखं न भवितव्यम् इत्युक्ते कार्यम् इतोपि सम्यक् करणीयम् इत्युक्ते मम भवतु इति चिन्तनं दिनं प्रति दिनं प्रति न्यूनं न्यूनं करणीयम् एकस्मिन् दिने एव त्यक्तुं शक्यते वा वक्तुं सर्वं बहु सरलमस्ति किन्तु लघु लघु विषयेषु आरम्भः करणीयः प्राक्टिक् प्राक्टीस् करणीयं गृहे अभ्यासः करणीयः कथम् एकं लघुकार्यं गृहे अहं कुर्वन् अस्मि इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं वदामि किमपि यत्किमपि कार्यं भवन्तः चिन्तयन्तु तद् अहं करोमि इति एतदस्ति किल तद् किञ्चित् न्यूनं करोतु कार्यं न्यूनं करोतु इति न
अहं करोमि इति भावः अहं करोमि इति भावः किञ्चित् न्यूनं करोतु लघुविषये किमपि स्वीकरोतु भवतां जीवनं जानामि चेदेव अहम् उदाहरणं वक्तुं शक्नोमि मम जीवने चेत् कदाचित् अहं वक्तुं शक्नोमि किमपि एकः लघुविषयः प्रातःकाले गृहे पात्रप्रक्षालनं करोति इति चिन्तयतु पात्रप्रक्षालनं असमीचीनकार्यं किमपि न उत्तमकार्यमेव प्रक्षालनम् इति कार्यम् उत्तमकार्यमेव कारणं किम् स्वच्छं स्वच्छं करोति शुद्धं करोति भवान् स्थिरं तत् करोति भवतां मनः अपि स्वच्छं भवति कदा कदा पात्रप्रक्षालनेन वस्त्रप्रक्षालनेन गृहप्रक्षालनेन भवतः मनः निर्मलं भवति मनः स्वच्छं भवति यदा अहं करोमि इति भावः नास्ति तदा यावत् कालपर्यन्तं भवान् अहं करोमि इति भावेन करोति कारणं भवतः तस्य फले इच्छा अस्ति भवतः गृहे विद्यमानसेविका करोति तस्याः तद् मूल्यं न मिलति कारणं किम् अवगच्छति वा न मूल्य सेविका कार्यं करोति माता कार्यं करोति भेदः अस्ति वा न वा गृहे कारणं किम् द्वयोः द्वय द्वे द्वोपि अथवा द्वे अपि समानकार्यमेव कुरुतः
सेविकाफलस्य इच्छानुसारं सेविकायाः चिन्तनं किमस्ति फलस्य उपरि चिन्तनमस्ति यदा अहम् एतत् समापयामि अद्य सायङ्काले अशीति डोलराणि प्राप्तव्यानि तत्रैव चिन्तनमस्ति कार्यस्य उपरि तस्याः चिन्तनं नास्ति कारणं कार्यस्य उपरि चिन्तनं न आगच्छति कारणं जानाति वा एतद् अन्य एक सैन्स् अस्ति मनः अस्माकम् अन्तरङ्गः अस्ति कालद्वये समानरीत्या सञ्चारं कर्तुं न शक्नोति बहु महाविषयः सः एकं तु भविष्यत्काले जीवनं करोति अथवा वर्तमाने जीवनं करोति अथवा भूते जीवनं करोति सत्यमस्ति वा न वा कालत्रये समानसमये भवितुं न शक्नोति केनापि न शक्नोति किमपि कार्यं तादृशं नास्ति भवान् वर्तमाने अस्ति भवान् वर्तमाने अस्ति भविष्यति विद्यमानफलस्य विषये भवतः अन्तरङ्गः अस्ति चेत् वर्तमाने विद्यमानक्रिया न्यूना भवति तत्रैव प्राब्लम् अस्ति एतत् बहु सामान्यं न एतत् तस्मादेव माता यदा करोति सामान्य उदाहरणानि स्वीकरोतु गृहं शुद्धं करोति माता अपि करोति सेविका अपि करोति एतत् प्रकोष्ठं स्वच्छं करोति इति चिन्तयतु परन्तु माता चिन्तयति मम गृहं न न तत्र भेदः अस्ति इदानीं पश्यतु तत्र मातुः माता मम गृहम् इति चिन्तयति किन्तु मातुः मनसि बलस्य उपरि इच्छा नास्ति अस्ति वा न वा माता तस्य फलं न चिन्तयति अहं तदेव उक्तवान् फलस्य फलं मम भवतु इति चिन्तायामेव प्राब्लम् अस्ति कार्यं सम्यक् करोतु तद् उत्तमम् इदानीं तत् यत्किमपि कार्यं सामान्यकार्यं माता इति उक्तवान् तद् तत्र तदुदाहरणं न स्वीकरोतु अन्यत् किमपि कार्यं स्वीकरोतु माता यदा गृहं स्वच्छं करोति माता गृहस्य कुत्र स्वच्छं करोति एकः प्रकोष्ठः अस्ति गृहे माता स्वच्छं करोति सेविका स्वच्छं करोति द्वय जनद्वयमपि स्वच्छमेव करोति माता स्वच्छं करोति माता इत्युक्ते गृहस्य महिला अथवा कोऽपि अस्माकं गृहे चेत् वयं वयं गृहं स्वच्छं कुर्मः चेत् वयं कुत्र स्वच्छं कुर्मः गृहस्य कोणे कोणे यत्र यत्र केपि न पश्यन्ति सत्यं യത്ര എത്ര അധിക ധൂളി ഭവതി എത്ര അധിക ധൂളി ഇത്യുക്തി മലിനം മാലിന്യം എത്ര എത്ര അധിക മാലിന്യം ഭവിതും ശക്നോതി തത് സ്ഥാനം സർവം വയം സ്വച്ഛം കുറുമ ബഹുത അസ്മാകം ഗൃഹേ വയം സർവേ അപ്പി ശൗചാലയം സമ്യക് കുറുമ സത്യം വേണോ കിന്തു ഭവതാം ഗൃഹേ അന്യ കോപി ആഗത്യ സ്വച്ഛം കറോതി ചെയ്ത് തേ കുത്ര സ്വച്ഛം കുറുവന്തി मध्ये सर्वे यत्र पश्यन्ति तत्र सर्वत्र सम्यक् स्वच्छं कृत्वा स्थापयन्ति एतस्य कारणं किम्
फले इच्छा यावत् अस्ति तावत् कार्यं न्यूनं भवति फले इच्छा न्यूना अस्ति एतत् मम गृहमस्ति मम गृहं स्वच्छं कृत्वा अहं किमपि प्राप्नोमि इति नास्ति अहं किं प्राप्नोमि तर्हि अस्माकं गृहे प्रतिदिनं माता स्वच्छं कुर्वती अस्ति सा किं प्राप्नो प्राप्नोति अस्ति किमपि न प्राप्नोति गृहं स्वच्छं भवतु इति कर्मणि एव तस्याः श्रद्धा सत्यं तेन कारणेन तत् कर्म उत्तमरीत्या भवति कर्मणि श्रद्धा भवति कर्मणि तस्याः प्रवृत्तिः भवति मनः तत्र भवति शरीरमपि तत्र भवति तस्य तत् कार्यम् उत्तमं भवति किन्तु यस्य फले इच्छा भवति अथवा फलं मम भवतु इति इच्छा भवति अत्रापि फलं न भवति इति नास्ति अस्ति वा माता गृहं स्वच्छं करोति गृहं स्वच्छीकरणस्य फलं किं स्वच्छं भवति तद् भवति इति वयमपि जानीमः माता अपि जानाति लोके सर्वेपि जानन्ति किन्तु तस्याः इच्छा तत् नास्ति मम भवतु इति तस्य इच्छा नास्ति भवति चेत् न्यूनं भवति इदानीं माता एव इति चिन्तयतु सा चिन्तयति सर्वे वदन्तु अहमेव एतत् कृतवती इति इति सा चिन्तयति चेत् किं भवति സർവേ വദന്തു इति एकचिन्ता यदा तस्याः अन्तरङ्गे आगच्छति सर्वे किं पश्यन्ति तत्रैव सा कुर्वन्ति
सत्यं वा न वा सर्वेषां नेत्रयोः पुरतः यद्यद् भवति तत्र सर्वत्र सा स्वच्छं करोति तत्र सर्वत्र सा शुद्धं करोति किन्तु तद् न कार्यं सत्यं खलु तस्मात् सा कुत्र स्वच्छं करोति इति विषयः अथवा तस्य फलम् अन्यदपि एकम् अस्ति एतत् फलम् इति एतद् अस्ति तद् अस्माकं हस्ते नास्ति तद् अवगच्छति चेदपि पर्याप्तं तदपि हम्म। भगवान् वदति हम्म। तद् अवगन्तुं कः मार्गः भवान् भवतः जीवितमेव पश्यतु भवतः जीवने यदा यदा उत्तमम् इति भवान् चिन्तयति भवतः उद्योगं प्राप्तवान् अथवा भवान् अन्यत् किमपि अद्भुतं कृतवान् भवान् कविः अस्ति चेत् कामपि कवितां लिखितवान् किमपि जीवने यद् अत्यन्तम् उत्तमम् इति चिन्तयति तद् यदा भवान् कृतवान् कथम् आगतम् चिन्तयतु तस्मिन् विषये चिन्तयतु तत् प्रकृतिः ददाति तत् किल तत् तत्र निश्चयः भवता भवति तस्य नाम एव ईश्वरविश्वासः मम पूर्णविश्वासः अस्ति बहु भक्तः अस्ति प्रतिदिनं मन्दिरं गच्छामि किन्तु वयं पश्यामः चेत् कस्मिन् अपि विषये तस्य विश्वासः न भवति कारणं किं तत्र गत्वा वदति भगवतः समये मम एतत् आवश्यकम् एतत् आवश्यकम् एतत् आवश्यकं तस्य अर्थः कः विश्वासः नास्ति विश्वासः अस्ति चेत् विश्वासः अस्ति चेत् तादृशं वक्तव्यं नास्ति किल मम एतद् भवति एव भगवान् अस्ति सः एतत् जानाति इति अन्तरङ्गे विश्वासः अस्ति चेत् कदापि वयं न वदामः एतत् सर्वं स्वस्य जीवनतः अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः प्रकृतेः निरीक्षणं कुर्मः चेदपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किम् अवगन्तुं शक्नुमः देहि नित्यम् अवध्योऽयमस्ति सः देहः एव अनित्यः एतदेव गच्छति इत्युक्ते देहः एषः यद् गच्छति तद् अहं न यत् प्रपञ्चे यदस्ति सर्वत्र प्रपञ्चे यद् सदा सर्वदा तिष्ठति तदेव अहम् इति अवगमनं यदा भवति तदेव अहम् इति प्र अवगन्तव्यं चेत् समष्टि उपरि अस्माकं प्रथमं विश्वासः भवेत् समष्टि उपरि इत्युक्ते ईश्वरस्य उपरि अथवा प्रपञ्चस्य उपरि फलस्य उपरि एतत् सर्वं भवति एव इति विश्वासं करोतु भवान् कर्म करोतु भवति यत् कार्यं भगवता निश्चितमस्ति भवान् अद्य कुत्र अस्ति भवतः कृते भगवान् किं दत्तवान् अस्ति तत् कार्यं करोतु भवान् कथं तत् कार्यं करणीयं फल इच्छां विना मम तस्य फलं भवतु इति इच्छां कर्मानन्तरं पुनः कर्मचयनार्थमपि न अटनीयं तदपि अग्रे गीतायाम् आगच्छति स्वधर्म इति वदति महाविषयः कथं स्वधर्म इति वदामः अस्माकं सर्वेषां किं भवति अद्य मम एक कार्यमस्ति चेत् अन्यविषयममिच्छा भवति नवतिप्रतिशतं जनानामपि तदेव सत्यं यत् कार्यं करोति यत् कार्यम् अद्य भगवता दत्तमस्ति तत्र कदापि इच्छा न भवति अन्य एकः विषयः भवति यत्किमपि अद्य एकवस्तु प्राप्तं प्राप्तव्यम् मम बहु इच्छा आसीत् किमपि स्वीकरोतु एकं दूरवाणी स्वीकरोतु अथवा एकं सङ्गणकं स्वीकरोतु അഥവാ യത്കിമപി പ്രാപ്തിപര്യന്തം അസ്മാകം കിം ഭവതി ഇച്ഛ പ്രാപ്തി പ്രാപ്തിപര്യന്തം പ്രാപ്തവ്യം പ്രാപ്തവ്യം പ്രാപ്തവ്യം ഇത് ഇച്ഛ ഭവതി യസ്മിൻ ക്ഷണേ പ്രാപ്നോതി സമാപ്തം അനന്തരം കിം ബോധി അന്യത്ര ഇച്ഛ അന്യേക വസ്തു ഉപരി ഇച്ഛ ഭവതി കഥം ഏതാവത് ക്ഷണപര്യന്തേ എത്തത് പരിവർത്തനം ആഗച്ചതി तत्रैव अस्माभिः अवगमनं करणीयं तदर्थमेव भगवान् वदति भवान् अद्य चिन्तयति मम तद् भवति चेत् सुखम् एतद् भवति चेत् सुखं मम इतोपि इदानीं वयं सर्वे चिन्तयामः मम इतोपि एकम् उत्तमगृहम् उत्तमधनं बेङ्क् डेपोसिट् एतावत् भवति चेत् मम आनन्दः भवति वयम् एतत् सर्वं वदामः चेदपि अस्माकम् अन्तरङ्गे भवति तदनन्तरम् अहं समाजसेवां करोमि इति बहवः चिन्तयन्ति अहं सर्वेषां सहायं करोमि सेवां करोमि एतत् सर्वं करणीयम् अहमपि जानामि अवगतवान् किन्तु मम बेङ्क् डेपोसिट् एतावत् भवतु अथवा मम स्थितिः एतावत् भवतु यदा तद् भवति भवान् किं करोति न करोति पूर्वं श्रुतवान् एक एक घटना वदति एकः गुरुवायुर्मन्दिरस्य पुरतः स्थित्वा एक भाग्यचीटिकां स्वीकृतवान् भाग्यचीटिका लाटरि टिकेट् एकं स्वीकृतवान् तदा सः भगवतः समीपं प्रार्थनां करोति एतस्य एतत् किं वदामि एतत् धनं मिलति चेत् अर्धं भवतः अर्धं मम इति सः तत्र स्थित्वा प्रार्थनां कृत्वा आगतवान् गृहमागतवान् यदा दशदिन चीटिका दृष्टवान् चीटिकायां तद् प्राप्तं धनं प्राप्तं किन्तु किम् अभवत् इत्युक्ते फस्ट् प्रैस् नास्ति सेकेण्ड् प्रैस् अस्ति तथा सः उक्तवान् मनुष्यस्य बुद्धिः चिन्तयतु सः वदति भगवान् बहु समर्थः अस्ति सः जानाति मम फस्ट् प्रैस् प्राप्नोति चेत् कदाचित् अहं न ददामि चेत् किम् इति विचिन्त्य तस्य भागं सः स्वीकृतवान् अनन्तरमेव <laughs> मम कृते दत्तवान् अवगतं वा एषः एव मनुष्यः अनन्तरमपि न ददाति किमपि कारणं पश्यतु फस्ट् प्रैस् प्राप्नोति चेत् किं चिन्तयति अन्य लाटरि चेत् अहं ददामि स्म एतत् दशलक्षं भगवतः का आवश्यकता अस्ति एवम् एकमेकं चिन्तयतु दशवर्षपूर्वं भवतां स्थितिः का आसीत् अस्माकमेव स्वस्य एव अन्यत् किमपि न चिन्तनीयं दशवर्षपूर्वं मम स्थितिः का आसीत् अहं कुत्र आसम् तदा अहं कृतवान् वा न तदा अहं किं चिन्तितवान् अद्य मम एषः स्थितिः अस्ति एतादृशम् अस्ति चेत् अहं चिन्तितवान् तस्मात् अहं वदन् भवतां विषये अहं न जानामि अहं चिन्तितवान् एवं सर्वम् अद्य अहं कथमस्मि अहं तदानीं स्वप्नं दृष्टवान् ओ एषा स्थितिः मम भवति चेत् निश्चयेन अहं बहु कार्यं करोमि यदा अद्य एषा स्थितिः आगता अहम् अन्यस्थितिस्वप्नं दृष्ट्वा उपविशन्नस्मि इदानीं मम सा स्थितिः आगच्छति चेत् अहं करोमि किन्तु वयं कर्तुं न शक्नुमः तस्मादेव भगवान् वदति एकवा एतत् एवमेव एवमेव एवमेव अग्रे गच्छति वयं किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः किमपि कर्तुं न शक्नुमः ईश्वरेण दत्तं मनुष्यजन्म अत्यन्तसुन्दरमनुष्यजन्म वयं वृथो व्ययं कुर्मः किमपि किमपि किमपि लघु लघु लघु लघु भोग्यवस्तुमध्ये किल अद्य मम तदावश्यकं तद्युतकम् आवश्यकम् एषा पादरक्षा आवश्यकी सा दूरवाणी आवश्यकी तद् मद्यम् आवश्यकं सुरा पिबन्ति तेषां कियत् कियत् कियत् कियत् अधः वयं गच्छामः किं प्रयोजनम् एतेन जीवनस्य अन्त्यं तु अस्ति तद् न विस्मरतु किमपि करोतु यत्किमपि करोतु भवान् किमपि नूतननूतन उपकरणानि आनयतु भवतः हृदयमेव हार्ट् एव परिवर्तनं कृत्वा स्थापयतु किन्तु गच्छति वा न वा कियत् मनुष्यस्य दुराग्रहः भवति तस्य उत्तरं भगवान् कथं ददाति अनेक उदाहरणानि समयः समाप्तः एकम् उदाहरणम् अहम् उक्त्वा समापयामि एक कम्पनी एकवारम् एक अड्वटैस्मेण्ट् कृतवन्तः भवन्तः सर्वेपि दृष्टवन्तः स्युः अहं चिन्तयामि कम्पनी नाम अहं न स्मरामि चन्द्रलोके भूमिविक्रयणं करोति पठितवन्तः वा न वा भारततः मम बहु अद्भुतम् अभवत् भारततः पञ्चसप्ततिजनाः धनं दत्तवन्तः चन्द्रलोके भूमिविक्रयणं कृत्वा अमेरिकायां विद्यमान एक कम्पनी चन्द्रलोके भूमिविक्रयणं कृत्वा धनं सम्पादितवन्तः इदानीं सा कम्पनी नास्ति कम्पनी कीलनम् अभवत् येषां येषां हस्ते तस्य आधारः अस्ति भारते इदानीं किं कुर्वन्ति ते